بىسمىللەھىر راھمانىر راھىم ئەسسالامۇئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك تېلېۋىزور كۆرگۈچىلەر ئىستىقلال كۈندىلىك خەۋەرلىرىمىزنى كۆرۈشۈڭلارنى قىزغىن قارشى ئالىمىز مەن ئابدۇللا يالقۇن پروگراممىزدا ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان ۋە دۇنيادىكى كۈن تەرتىپتە بولۇۋاتقان خەۋەرلەرنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنۇشقا تىرىشىمىز قېنى ئەمسە دىققىتىڭلار ئېكرانىمىزدا بولسۇن خىتاي نومۇسسىزلىق بىلەن ئامېرىكىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق بويىچە ئەيىبلىدى ئاتالمىش ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق دائىرىلەر ئوتتۇزىنچى نويابىر بېيجىڭدا شەرقىي تۈركىستانغا ئالاقىدار ئاتمىش بىرىنچى نۆۋەتلىك ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈپ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يەنە بىر قېتىم ئىنكار قىلدى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان تېررور سىياسىتى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىغاندىن كېيىن تۈرلۈك بېسىمغا دۇچ كەلگەن خىتاي جىنايەتلىرىنى ئىنكار قىلىش ئۈچۈن بىر قىسىم خەلقنى شەرقىي تۈركىستان ۋەزىيىتى ھەققىدە يالغان گۇۋاھلىق بېرىشكە مەجبۇرلىدى ۋە تىغ ئۇچىنى ئامېرىكىغا قارىتىپ ھەقىقىي ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى سادىر قىلغۇچىنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىكەنلىكى ھەققىدە جار سالدى خىتاي تەشۋىقات ئورگىنى تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە مەزكۇر ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىغا شەرقىي تۈركىستاندىكى بىر قىسىم خەلق ئاممىسى سىن ئارقىلىق مەجبۇرىي قاتناشتۇرۇلغان ئالدىن تەشكىللەنگەن خەلق ئاممىسى خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭ ئورۇنلاشتۇرغىنى بويىچە

ئاتالمىش ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ ئاخبارات باياناتچىسى شۈ گۇيشياڭ شىنجاڭدا ھەر مىللەت خەلقى ئىتتىپاقلىشىپ ئورتاق بېيىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش مۇساپىسىدە كۈندىن كۈنگە خۇشاللىنارلىق ۋەزىيەت بارلىققا كەلدى چەت ئەل ئاخبارات ئورگانلىرى خەۋەر قىلغاندەك ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەۋجۇت ئەمەس دەپ بىلجىرلىغان خىتاي مەزكۇر يىغىندا يەنە خىتاينىڭ جىنايىتىنى تۇنجى قېتىم ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتكەن ئامېرىكىنى ئىندىيانلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈش بىلەن ئەيىبلەش ئارقىلىق ئۆز جىنايىتىنى يوللۇق كۆرسىتىشكە ئۇرۇنغان ئاخبارات باياناتچىسى ئېلىجان ئانايەت ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئىندىيانلارغا قارىتا زېمىننى مۇستەملىكە قىلىش نوپۇس چەكلەش كەڭ كۆلەملىك قىرغىن قىلىش ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى يۈرگۈزۈش بالىلارنى ئاتا ئانىسىدىن ئايرىپ مەجبۇرىي ياتاقلىق مەكتەپلەرگە ئورۇنلاشتۇرۇش تىلىنى چەكلەش ئىرقىي كەمسىتىش قاتارلىقلارنى يەنى ئەمەلىيەتتە خىتاي ھازىر شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە قارىتا تېخىمۇ ھەسسىلەپ سادىر قىلىۋاتقان جىنايەتلىرىنى تەپسىلىي تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن كۆزەتكۈچىلەر خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان جازا لاگېرى ۋە تۈرمىلەرگە قاماش تۇغۇت چەكلەش ئىسلامدىن يېنىشقا مەجبۇرلاش مىللىي مەدەنىيىتىنى چەكلەش قاتارلىق جىنايەتلىرىنىڭ خەلقئارالىق قانۇندا بېكىتىلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ئۆلچىمىگە توشىدىغانلىقىنى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىتاينىڭ بۇ جىنايەتلىرى ۋە يالغان تەشۋىقاتلىرىنى ئاساسىي جەھەتتىن تونۇپ يەتكەنلىكىنى خىتاينىڭ بۇ خىل ساختا تەشۋىقاتلىرى بىلەن كۈتكىنىدەك نەتىجىگە ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە خىتاي ھىندونېزىيەگە ئۆكتەملىك بىلەن نارازىلىق بىلدۈردى دېڭىز ئوكيان رايونىدىكى زومىگەرلىك ھەرىكىتىنى بارغانسېرى كۈچەيتىۋاتقان خىتاي ھىندونېزىيەنىڭ تالاش تارتىشتىكى دېڭىز رايونىدا نېفىت تەبىئىي گاز قېزىش ۋە ھەربىي مانېۋىر ئۆتكۈزۈشىگە ئۆكتەملىك بىلەن ئېتىراز بىلدۈردى رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ بىرىنچى دېكابىردىكى خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە بۇ يىل بېشىدا جەنۇبىي دېڭىزدا بىر نەچچە ئاي داۋاملاشقان تالاش تارتىش جەريانىدا خىتاي ھىندونېزىيەدىن ئۆزىنىڭ دېڭىز تەۋەلىكى دەپ داۋا قىلغان دېڭىز تەۋەلىكىدە نېفىت ۋە تەبىئىي گاز تەكشۈرۈشنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان بۇ تەلەپ ئىلگىرى خەۋەر قىلىنىپ باقمىغان بولۇپ خەلقئارالىق ئىستراتېگىيە ۋە ئىقتىسادىي ئەھمىيەتكە ئىگە بۇ رايوندا ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى تەبىئىي بايلىقنى ئاساس قىلغان زىددىيەتنى تېخىمۇ كۈچەيتىۋەتكەن ھىندونېزىيە پارلامېنتى دۆلەت بىخەتەرلىك كومىتېتىنىڭ ئەزاسى مۇھەممەد فارخاننىڭ ئېيتىشىچە خىتاي دىپلوماتى ھىندونېزىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىغا دېڭىزدىكى تالاش تارتىش مەسىلىسى ھەققىدە مەكتۇپ يازغان مەكتۇپتا خىتاي ھىندونېزىيەنىڭ ۋاقىتلىق نېفىت بۇرغىلاشنى باشلىغان دېڭىز رايونىنى ئۆزىنىڭ تېررىتورىيەسى دەپ دەۋا قىلىپ ھىندونېزىيە تەرەپتىن ۋاقىتلىق دېڭىز بۇرغىلاش سۇپىسىدىكى نېفىت بۇرغىلاش ھەرىكىتىنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان مۇھەممەد فارخان ھىندونېزىيەنىڭ خىتايغا بۇرغىلاشنى قەتئىي توختاتمايمىز چۈنكى بىز ئۆزىمىزنىڭ تېررىتورىيەسى دائىرىسىدە ھەرىكەت قىلدۇق دەپ قەتئىي جاۋاب بەرگەنلىكىنى بىلدۈرگەن مۇھەممەد فارخاننىڭ ئېيتىشىچە خىتاي دېڭىزدىكى تالاش تارتىش مەسىلىسى بويىچە ھىندونېزىيە تەرەپكە يازغان باشقا بىر خېتىدە يەنە بۇ يىل سەككىزىنچى ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن ھىندونېزىيەنىڭ قۇرۇقلۇقىنى ئاساس قىلغان گېلۇدا قالقىنى ھەربىي مانېۋىرىغا نارازىلىق بىلدۈرگەن ئامېرىكا بىلەن ھىندونېزىيە تەشكىللىگەن بىرلەشمە مانېۋىرغا تۆت مىڭ بەش يۈز ئەسكەر قاتناشقان بولۇپ بۇ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىن بېرى داۋاملىشىۋاتقان مانېۋىر ئىكەن شۇنداقلا بۇ خىتاينىڭ مەزكۇر مانېۋىرغا تۇنجى قېتىم ئېتىراز بىلدۈرۈشى ئىكەن. ھىندونېزىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى بۇ ھەقتە توختىلىپ، دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىك ئالاقىنىڭ مەخپىي بولىدىغانلىقىنى، مەزمۇننى ئاسانلىقچە ئاشكارىلاشقا بولمايدىغانلىقىنى، شۇ سەۋەبلىك بۇ ھەقتە كۆپ سۆزلەشنى رەت قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن. مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى، مۇداپىئە مىنىستىرلىقى ۋە ھىندونېزىيەدە تۇرۇشلۇق خىتاي باش ئەلچىخانىسىمۇ بۇ ھەقتىكى ئىنكاسلارغا جاۋاب بەرمىگەن. مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھىندونېزىيەنىڭ ئەڭ چوڭ سودا ھەمراھى ۋە ئىككىنچى چوڭ مەبلەغ سالغۇچىسى ئىكەن رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان مۇھەممەد فارخان ۋە باشقا ئىككى كىشى ھىندونېزىيە رەھبەرلىرىنىڭ بۇ ئىشقا سۈكۈت قىلىشىدىكى سەۋەبنىڭ خىتاي بىلەن توقۇنۇشۇپ قېلىش ياكى دىپلوماتىك تالاش تارتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن

ئۇ سۆزىدە تەيۋەنگە بىر ئىش بولغانلىق ئەمەلىيەتتە ياپونىيەگە شۇنداقلا ياپونىيە ئامېرىكا ئىتتىپاقىغا بىر ئىش بولغانلىقتۇر بېيجىڭدىكىلەر بولۇپمۇ شى جىنپىڭ بۇنى چوقۇم خاتا چۈشىنىپ قالماسلىق كېرەك دېگەن شىنزو ئابى يەنە تەيۋەننىڭ كۈچىيىشى گۈللىنىشى ئەركىنلىك ۋە كىشىلىك ھوقۇقنىڭ كاپالەت قىلىنىشىنىڭ ياپونىيە ۋە پۈتۈن دۇنيانىڭ مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىر ياردەمچىسى خۇا چۈنيىڭ بۈگۈن ياپونىيىنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى بىلەن كۆرۈشۈپ شىنزو ئابېنىڭ سۆزلىرىگە نارازىلىق بىلدۈرگەن ۋە ياپونىيە تارىختىن ساۋاق ئېلىپ خىتاينىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا دەخلى تەرۇز قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك دەپ جار سالغان بىلدۈرۈلۈشىچە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئالدىنقى ئايدا ئەگەر خىتاي تەيۋەنگە قارشى قورال كۈچى ئىشلەتسە نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ قاراپ تۇرمايدىغانلىقىنى بۇ رايون ۋە رايون سىرتىدىكى دۆلەتلەرنىڭ خىتاينىڭ تاجاۋۇزچىلىقىنى تىنچلىق ۋە بىخەتەرلىككە تەھدىت دەپ قاراپ ھەرىكەت قوللىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ يەنە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مەسىلىدىكى مەيدانىنى تەكىتلەپ ئامېرىكا تەيۋەن مۇناسىۋىتى قانۇنىغا ئاساسەن

ئاۋسترالىيەنىڭمۇ ئامېرىكا بىلەن ئوخشاش ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن تەيۋەن پرېزىدېنتى سەي يىڭۋېنمۇ بۇ يىل ئۆكتەبىردە ئېلان قىلغان ماقالىسىدە خەلقئارانى ئاگاھلاندۇرۇپ ئەگەر تەيۋەن خىتاينىڭ قولىغا چۈشۈپ قالسا ئاسىيانىڭ تىنچلىقى ئاپەت خاراكتېرلىك خىرىسقا دۇچ كېلىدۇ دېگەنىدى ئامېرىكا ۋەكىللەر ئۆمىكى تالىبان ۋەكىللىرى بىلەن سۆھبەتلەشتى ئافغانىستان ئالاھىدە ۋەكىلى توماس ۋېست باشچىلىقىدىكى ئامېرىكا ۋەكىللەر ئۆمىكى يىگىرمە توققۇزىنچى ئوتتۇزىنچى نويابىر كۈنلىرى قاتاردا تالىباننىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ۋەكىللىرى بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزدى

ئامېرىكا ۋەكىللەر ئۆمىكى سۆھبەتتە تالىباننى بارلىق ئافغانىستانلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنى قوغداشقا ئومۇمىي كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتىدە چىڭ تۇرۇشقا ھەمدە بۇنى داۋاملىق يولغا قويۇشقا بارلىق ئافغانىستان خەلقىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان ھۆكۈمەت تەشكىللەشكە چاقىرغان ئامېرىكا ۋەكىللىرى يەنە تالىباندىن قىز ئاياللارنى مائارىپتىن بەھرىمەن قىلىش ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى تەلەپ قىلغان خەۋەردە ئېيتىلىشچە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى تالىبان خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن ھەمكارلىشىپ ئافغانىستان خەلقىنى مائارىپتىن تولۇق بەھرىمەن قىلىشقا ئالاقىدار مەسىلىلەردە ئوچۇق ئاشكارا ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى قىز ئاياللارنى مەكتەپكە قوبۇل قىلىشتىكى ئىلگىرىلەشلەرنى دەلىللەش ۋە ئىز قوغلاپ كۆزىتىشكە رۇخسەت قىلىشقا كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقىنى قارشى ئالىمىز دېگەن بىلدۈرۈلۈشىچە ئامېرىكا ۋەكىللەر ئۆمىكى ئارىسىدا مۇخبىر ئىقتىسادىي ئىشلار ئەمەلدارى ۋە ئامېرىكا خەلقئارا تەرەققىيات ئورگىنىنىڭ ۋەكىللىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تېخنىك خادىملارمۇ بار ئىكەن تالىبان ھۆكۈمەت رەھبىرى تالىبان ھەرىكىتىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن بىرى بولغان مۇھەممەد ھەسەن ئاخۇنزادە تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلاشمايدىغانلىقىنى تالىبان ئىسلام ئەمىرلىكىنىڭ باشقا دۆلەتلەر بىلەن تىنچ مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى خالايدىغانلىقىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە خەلقئارا ئىنسانپەرۋەرلىك تەشكىلاتلىرىغا ئۇرۇش سەۋەبلىك ھالىدىن كەتكەن ئافغانىستانغا داۋاملىق ياردەم قىلىش ھەققىدە مۇراجىئەت قىلغان ئۇ يەنە بىز ھېچقانداق دۆلەتنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشنى خالىمايمىز ھەمدە باشقىلارغا خەۋپ پەيدا قىلىشنى خالىمايمىز ھېچكىم بىزنىڭ ئۆتكەن يىگىرمە يىل جەريانىدا باشقىلارغا خەۋپ بولغانلىقىمىزنى ئىسپاتلاپ بېرەلمەيدۇ بىز باشقا دۆلەتلەر بىلەن ياخشى ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى خالايمىز دېگەن ھەسەن ئاخۇنزادە يەنە بىز نۆۋەتتە بارلىق كۈچىمىز بىلەن ئۆز مەسىلىلىرىمىزنى ھەل قىلىشقا چوڭقۇر چۆكتۇق مەقسىتىمىز بارلىق كۈچ قۇۋۋىتىمىزنى يىغىپ ئاللانىڭ ياردىمى بىلەن خەلقىمىزنى قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشقا تىرىشىش دېگەن ھەسەن ئاخۇنزادە سۆزىنىڭ ئاخىرىدا يەنە ئافغانىستان ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قاتار خىرىسلارغا دۇچ كەلگەنلىكىنى بولۇپمۇ دۆلەت خامچوتىنىڭ يەتمىش بەش پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدىغان دۆلەتنىڭ ئىقتىسادى يىمىرىلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن مەلۇم بولۇشىچە تالىبانلار ھاكىمىيەتنى ئۆتكۈزۈۋالغاندىن كېيىن پۇل پاخاللىق نىسبىتى شىددەت بىلەن ئۆرلىگەن ئامېرىكا تالىبانغا شەرئىي ھاكىمىيەت تۈزۈلمىسىدىن ۋاز كېچىش شەرتى بىلەن ئافغانىستان مەركىزىي بانكىسىنىڭ تەخمىنەن ئون مىليارد دوللارلىق مۈلكىنى توڭلاتقان بۇ سەۋەبلىك ئىقتىسادىي كىرىزىس تېخىمۇ ئېغىرلاشقان دۇنيا بانكىسى ۋە خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىلاتىمۇ ئامېرىكىنىڭ تەلىپى بىلەن ئافغانىستاننى مەبلەغ بىلەن تەمىنلەشنى توختاتقان نۆۋەتتە ئافغانىستان قىرىق يىللىق ئۇرۇش ۋە يېقىنقى مەزگىللەردىكى قۇرغاقچىلىقنىڭ تەسىرى بىلەن ئىقتىسادىي جەھەتتىن دۇنيادىكى ئەڭ نامرات دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولۇپ تۇرماقتا ئامېرىكا خىتاي بىلەن بولغان قورال رىقابىتى ئۇزۇندىن بۇيان داۋاملىشىۋاتىدۇ

ئامېرىكا ئالەم بوشلۇقى قىسىملىرىنىڭ بىر يۇقىرى دەرىجىلىك گېنېرالى بۇ ھەقتە توختىلىپ ئاۋازدىن تېز قوراللار مەسىلىسىدە ئامېرىكا خىتاي ۋە روسىيەنىڭ خېلىلا ئارقىسىدا ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئامېرىكا ئالەم بوشلۇقى ئارمىيىسىنىڭ گېنېرالى داۋىد تومپسونمۇ بىز ئاۋازدىن تېز قورال تەتقىقاتى جەھەتتە خىتايلار ياكى روسلاردەك ئىلغار ئەمەس ئەمما ئامېرىكا تېز سۈرئەتتە يېتىشىۋېلىشقا تىرىشماقتا دېگەن

ئامېرىكا ئاۋىياماتكىسى يۇ ئېس ئېس كارل ۋىنسوندا ئۇچراشقان ۋە ئۇ يەردە ئۆتكۈزگەن بىرلەشمە ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا ئىككى تەرەپنىڭ مۇداپىئە ساھەسىدىكى ھەمكارلىقىنىڭ ئەھمىيىتىنى تەكىتلىگەن تۈركىيە ئاۋازى رادىئوسىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە يۇئاسا خېدېكى رايوننىڭ ھازىرقى ھالىتىنى زورلۇق ئىشلىتىپ ئۆزگەرتىشكە ئۇرۇنۇش ھەرىكەتلىرى سەۋەبىدىن دېڭىز بىخەتەرلىكىگە كېلىۋاتقان تەھدىتنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئۇ ياپونىيە دېڭىز ئوكيان مۇداپىئە قىسمى ئۆزىنى قوغداش ئەترىتىنىڭ ئەركىن ۋە ئوچۇق ھىندى تىنچ ئوكيان تەسەۋۋۇرى سىياسىتىنى تىلغا ئېلىپ دوستانە دۆلەتلەرنىڭ دېڭىز ئارمىيەلىرى بىلەن بولغان ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان توماس بولسا ئىتتىپاقداشلار ۋە دوستانە دۆلەتلەرنى ئۆزلىرىنىڭ كۈچلىرىنى نامايان قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە قارشى ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇشقا چاقىرغان يىغىن جەريانىدا يەنە ئەف ئوتتۇز بەش سې ئۇرۇش ئايروپىلانىنىڭ قوزغىلىش ۋە قونۇش پائالىيەتلىرى ئورۇندالغان تىۋىتتېردا كىشىلەرنىڭ سۈرەت سىنلىرىنى رۇخسەتسىز ھەمبەھىرلەش چەكلەندى ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسى تىۋىتتېر شەخسلەرگە تەۋە سۈرەت ۋە سىنلارنى سەھىپىلەردە رۇخسەتسىز ھەمبەھىرلەشنى چەكلىدى ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسى تىۋىتتېر شەخسلەرگە تەۋە سۈرەت ۋە سىنلارنى سەھىپىلەردە رۇخسەتسىز ھەمبەھىرلەشنى چەكلىدى مەلۇم بولۇشىچە تىۋىتتېر شىركىتى شەخسىي ئۇچۇر سىياسىتىنى شەخسىي تاراتقۇلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان ھالدا كېڭەيتىشنى قارار قىلغان بولۇپ، بۇنىڭغا ئاساسەن سۈرەت ۋە سىنلارنى شەخسنىڭ رۇخسىتىسىز ئىشلىتىش چەكلەنگەن. تىۋىتتېر بۇ ھەقتىكى باياناتىدا ھەمبەھىرلەنگەن ئۇچۇرنىڭ مەزمۇنىغا قاراپ چىقىدىغانلىقىنى، ئاساسىي ئېقىمدىكى تاراتقۇلاردا ئېلان قىلىنغان قىلىنمىغانلىقى قاتارلىق ئەھۋاللارغا ئاساسەن بىر قىسىم سۈرەت ۋە سىنلارنى تور بېكەتتە ساقلاپ قېلىش قالماسلىق ھەققىدە قارار چىقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ھۆرمەتلىك تېلېۋىزور كۆرگۈچىلەر، شۇنداق قىلىپ بۈگۈنكى خەۋەرلىرىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. ئەتىكى خەۋىرىمىزدە كۆرۈشكىچە سىلەرنى جانابى ئاللاھقا تاپشۇرىمىز. شۇنداقلا پروگرامما ئاخىرىدا ئېكران ئارقىسىدىكى بارلىق خىزمەتداشلىرىمغا كۆپتىن كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن. ئەسسالامۇئەلەيكۇم ۋارەھمەتۇللا.